ان کان پوء ٻيون ڊينسٽيون چينج ٿي ويون هليون. پوء جيڪي ماڻهو هئا سي موسيٰ عليه السلام بني اسرائيل کي غلام ڪيائون، پوء انهن سان سختيون ڪيائون. پوء جيڪو فرعون هو آخري زماني ۾ موسيٰ عليه السلام جي زماني ۾ ان زماني ۾ موسيٰ عليه السلام ڄائو پوء ان کي الله تعاليٰ ڪنهن نموني سان جيڪو نمونو آهي خبر آهي مطلب قرآن شريف ۾ به آهي ۽ اسان توهان کي به خبر آهي ته ڪهڙي نموني سان هو فرعون جي محل ۾ هن جي پرورش ٿي وڏو ٿيو اتي ان کان پوء هتان هي پوء وري ويو هليو جو فلاڻو قتل ٿي ويو هليو ڇا؟ پوء ان کان پوء مدين پهتو اتي حضرت شعيب عليه السلام يا جٿرو جيڪو به آهي شعيب جو ڊسينڊنٽ عليه السلام جو ان جي گهران پنهنجو صفورا عليه السلام سان شادي ڪيائين اها ڳالهه ايندي پنهنجو سورت هن ۾ به ڪجهه ان جو ذڪر ايندو ۽ ان پاسي وري سورت قصص ۾ به ايندو اهو ذڪر شروع ۾ ٻارپڻ ٻالڪپڻ وارو ننڍي هوندي وارو اهو ايندو ان کان پوء وڃي ٿو اتي ڏه سال يا اٺ سال يا ڪيترو وقت حضرت صفورا جي جيئن پاڻ سنڌي ۾ چوندا آهيون ته هن کي پنهنجو ڇا ڏنو اٿئون هڪڙو لفظ استعمال ڪندا آهن ته هي رهندو اسان وٽ پنهنجو شادي ڪندو هن کي ڇوڪري ڏينداسون پوء هي اسان وٽ رهندو ڪم ڪندو جنڊو پاڙو چئبو هن کي جنڊو جنڊو پاڙو لکي ڏيندا آهيون پاڻ تيئن حضرت اسماع پنهنجو موسيٰ عليه السلام جنڊو پاڙو لکي ڏهه سال ڪم ڪندس ساڳي ڳالهه ائين ٿيندي هئي حضرت يوسف عليه السلام جو پيء يعقوب عليه السلام جڏهن ويو ته پنهنجي هن جي مامي جي ڌيئون هيون ليا ۽ پنهنجو راحيل عليهم السلام هو انهن سان ڄڻ شادي ڪيائين ته ست سال هن جا ست سال هن جا چوڏهن سال جيڪي آهن سي ڪم ڪيائين اتي ڄڻ جنڊو پاڙو لکي ڏنائين ته پاڻ وٽ ائين سنڌ ۾ جنڊو پاڙو اڳي لکي ڏيندا هئا پوء اتي ماڻهو وڃي رهندو هو وري حضرت موسيٰ عليه السلام جنڊو پاڙو لکي ڏنو پوء هن کي چيائين جٿرو اٺ سال حضرت شعيب چيس اٺ سال مون وٽ ڪم ڪجان پر جي ڏهه سال ڪم ڪرين ته پوء ڀلو ڪم پاڻ پر تنهنجي مرضي آهي پوء هن چيو ٺيڪ آهي الله تعاليٰ جيڪو مون کي توفيق ڏني ڏهه سال ڪريان اٺ سال ڪيان منهنجي مرضي آهي پوء هاڻي اهي اٺ سال پورا ٿي ويا هليا هاڻي ان جو ذڪر تورات ۾ ٿو اچي بڪ آف ايڪزوڊس ۾ بڪ جيڪو آهي خروج جو بڪ يعني ٻاهر نڪرڻ جو ملڪ مان مصر مان ٻاهر ٿا نڪرن ان جو نالو ڪتاب جو اهو پوء هاڻ انهيء منجهه هيء هاڻ پهچي ٿو طور سينا وٽ، هن جون ٻڪريون يا رڍون جيڪو به چاري پيو، کڻي ويو آهي يا ڇا؟ ۽ هن جي گهر واري جيڪا آهي سا پريگننٽ آهي، اسان جا عالم ائين چون ٿا، پر حضرت عالم تورات ۾ چون ٿا هن کي ٻه پٽ هئا، ايستائين ٻه ٿي ويا اٿس، هوء به هئس هن سان گڏ، سندس زال به هئي، ڀئي ويچارا پاڻ گهمندا هئا، هي نوميڊڪ پيپل هيا، مطلب ته ٻڪريون جيڏانهن کڻي وڃن ان کي رڍون جيڪو به چاريندو هو ته ان کي کڻي وڃي جيستائين تيستائين پيا هلندا پوء رات اتي ٽڪيا جتي پوء اهڙي نموني هلندا پوء هاڻي سي به هيو گهڻو پوء حضرت موسيٰ عليه السلام پنهنجي سندس گهر واري به پنهنجي پيٽ سان ان کي به مطلب ته هاڻي سور پيا ٿين پر ٻار ڄڻڻ جا ۽ ٻارڙا به ننڍا ان وٽ ٻيا ٻه به هئا اهي به هئا ۽ هاڻي پري کان ڏٺئي ته هو جيڪا باهڙي پئي ٻري پوء هتي چوي ٿو ته اوهو هو ڪجهه باهه ٻري پئي، هتي ضرور ڪي ماڻهو هوندا، ڪي مخلوق هوندي، سمجهو ته آئون وڃان ٿو وڃي پڇان ان کان ته ڪيڏانهن وڃان ئي رستو ڀلجي ويا هليا ٿو چون الائي ڪيڏانهن وڃي پوء ڳوٺ ٿا پهچون الائي ڪيئن وڃنداسون ڪيڏانهن وينداسون ته رستو ڀلجي ويا هليا پر سردي به هئي گهڻي ٿو چون هتي آئون اماڙي ڪا کڻي ايندس ٽانڊو ڪو کڻي ايندس ۽ پنهنجو باهه ٻارينداسون ۽ آئون پنهنجو وڃان ٿو اتي ته ڪو رستو به مون کي ڏيکاري. رستو معنيٰ هن کي هن پنهنجي ذهن ۾ سمجهيو ته رستو مون کي هو ڏيکاريندو ته آئون ڪيئن فلاڻي هنڌ پهچان، مدين يا مصر جيڏانهن وڃڻ ٿي چاهيائين ته ڪيئن اوڏانهن وڃان، اها به ته ڪو ماڻهو مون کي ڏس ڏيندو. ۽ سي به تپ تپيندس به ته پنهنجي هٿ تپڻ جي لاء، پنهنجي جسم کي تپائڻ جي لاء جيئن چئبو آهي سنڌي ۾ ته اهو به آئون ڪندس. اها اماڙي ٽانڊو اتان ٿو وڃي کڻي اچان ته هن ٻارن کي ته چيو هاڻي هي لفظ هر هر الله تعاليٰ ڪن سورتن ۾ يا چيو ته امڪثوا هتي بيهو هتي ترسو هن کي کڻي ڪونه ٿو وڃي اوڏانهين چي ٿو هتي تان بيهو ته آئون کڻي ٿو اچان اماڙي

تنهنجا ٻار ڪهڙا چي منهنجي زال آهي نه اها منهنجا ٻار هاڻ حالانڪ اها ته ٻار ڪونهي اها ته وڏي آهي مائي آهي ۽ پنهنجو تنهنجي ڄڻيل به ڪونهي اها مطلب ته توسان شادي اٿس پر ان کي به چوندا تون منهنجا ٻار هتي آهن منهنجا ٻار هتي آهن پر گهڻا ٻار اٿئي چي اڃا ڄائو ڪونهي پر اڃا منهنجي زال آهي چي زال آهي اڇا ٺيڪ آهي ته پوء مطلب ته ائين سنڌي ۾ پاڻ چوندا آهيون ته هاڻي پنهنجي اهل کي ٿو چوي اهل معنيٰ پاڻ مائي به گهر واري سندس صفوره عليه السلام ۽ ان جا ٻار به هئا انهن جا نالا به آهن تورات ۾ ام قصو چي ٿي بيهو اتي ترسو تان هتي ويهو امڪثوا اني آنست نارا لعلي آتيڪم مون آئون ڏسان پيو جيڪا سو آڻيان وڃ مون ڏٺي آهي آن اني آنست نارا لعلي آتيڪم منها بقبس هن منجهان ڪو ٽانڊو ڪا اماڙي آئون کڻي ٿو اچان، وٺي ٿو اچان، او اجد علي النار هديٰ، يا ڏسان اتان ڪو مون کي پتو پئي اجد، وجد، يوجد، وجد معنيٰ لهڻ، مون کي ڪو رستو لهان اتان، ڪو مون کي رستو ٻڌائي. الحمد لله He is going to be Prophet الله تعاليٰ هن کي پيغمبري ڏيندو. هي نڪتو ٽانڊي جي لاء کڻڻ جي لاء پر هن کي پيغمبري ملي وئي.

پوء چون هيء وري ڪيئن ٿو ٿئي بادشاهه اسين هن کان وڌيڪ لائق ڪيون سمجهو هي فلاڻو هي فلاڻو جيڪو آهي. پوء الله تعاليٰ چيو ته هن کي علم ۽ جسم آهي ان جي ڪري اسان هن کي چونڊيو آهي ان جي چونڊڻ جا هي ٻه سبب آهن ته هاڻي هي پنهنجو حضرت موسيٰ عليه السلام جيڪو آهي سو پنهنجي گهر واري کي اتي ڇڏي هاڻي وڃي ٿو پنهنجي انهيء باهه ڏانهن جيڪا ڏسي پيو هتان کان اماڙي، ڪو ٽانڊو کڻي اچان.

الله سبحانه وتعاليٰ چئي ٿو ته اسان سڏ ڪيو، اس نوديء، نوديء معنيٰ اسان سڏ ڪيو، ندا، نوديء، يا موسيٰ، چيوسين موسيٰ، موسيٰ، تورات ۾ لکيو پيو آهي، مون پاڻ پڙهيو آهي، چي تورات ۾ لکيو پيو آهي ته موسيٰ، موسيٰ، موسيٰ وائڙو ٿي هليو، هتي ڪير، هتي ڪير ويٺو آهي جيڪو مون کي اڳ ۾ ئي سڃاڻي ٿو، ڪير آهي، ويٺو نهاري.

اني انا ربّڪ اني آئون انا ٻه دفعا يعني اني انا ربّڪ بيشڪ آئون تنهنجو رب آهيان فاخلع نعليک هتي آيو اهو لفظ ته پنهنجي جتي لاهه سمجهو ته مقدس هاڻ سڀ جيڪي به دين آهن ڌرتي تي هندو جيڪو آهي پنهنجي ٽيمپل ۾ ويچارو ويندو ته اهو جتي لاهي ويندو پرتي، اهو جيڪو ٻڌست آهي جتي پرتي لاهي ويندو اهو جيڪو مسلمان آهي جيڪو سڀ جتي لاهي ويندو يهودي جيڪي اڳ ۾ جتي لاهي ويندا هئا توهان جو زورسٽرس جيڪي زرتشت جتي لاهي ويندا سڀ دين جيڪي آهن الله تعالي مطلب هنن کي موڪليو پوء هاڻ جيئن به ٿيو هنن ۾ جيئن دينن منجهه جيڪا به ڳالهه پهتي پر جيئن دين آيا آيا سو ڳالهه سان جتي سان جتي لاهڻ سان ته جتي سڀئي ماڻهو لاهيندا هئا پنهنجي مقدس جاين تي پر هاڻ هي جيڪو ماڊرن ڪرستان آهي جيڪو ماڊرن يهودي به آهن مون کي خبر ڪونهي يهودين جي پر مون ڏٺو ڪونهي هنن جو

تون واديء تي آهين مقدس تي مقدس واديء ۾ ويٺو آهين اها وادي آهي وادي معنيٰ هيٺ آهين زمين هو مٿان پريان جبل اهو مٿي مٿان هي جبل آهي يا مائونٽ جيڪو به چئجي هلڪ آهي يا دڙو يا جيڪو به ۽ ان هيٺ جيڪا ٿيندي سا وادي ٿيندي ان انڪ بالواد المقدس طوٰ اها ساڳي ڳالهه سمجهڻ گهرجي عرفات جي واديء ۾ ته ماڻهو بيهن عرفات جي جبل تي ڪونه ٿا بيهن جبل جيڪو آهي ان جا نالا الائجي ڇا آهن ڪهڙا به آهن پر اهو فاران ان جو نالو پاران اهو تورات ۾ آهي انهن جبلن جو نالو پر ڪهڙا جبل ڪهڙا آهن انهن جا نالا انهن کي خبر هوندي جيڪي اتي جا ماڻهو آهن پر هي جيڪا وادي آهي جنهن ۾ ماڻهو حج ٿا ڪن اها وادي آهي اهو جبل ناهي اهو جتي بيهجي ٿو هو جبل رحمت آهي ننڍڙو پر اتي ماڻهو چڙهي ۽ خطبو ڪونه ٿو رسول الله صلي وسلم ان تي بيهي خطبو ڪونه ڏنو رسول الله صلي وسلم خطبو ڏنو پنهنجي اٺ تي چڙهي پر ان واديء ۾ بيهي ان ڪري اها ڳالهه

سڄي ڌرتي پر ناپاڪ اسين آهيون جيڪي ناپاڪ ان کي ٿا ڪريون اتي خون ٿا وهايون اتي بڇڙائي ٿا ڪريون اتي زناڪاري ٿا ڪريون اتي حرام خوري ٿا ڪريون اتي سڀ حلال حرام هي سڀ سڀئي پوء انسان اهو ٿو ڪري پر وري انهن جاين منجهان به ڪا جاء الله تعالي منتخب ڪري ٿو پنهنجي عبادت جي لاء جيئن جيڪا زمين آهي بيت المق بيت الله جي يا اها جيڪا الله تعالي مقدس ڪئي ان کي يا جيڪا زمين يروشلم ۾ مسجد اقصيٰ الله تعاليٰ ان کي مقدس ڪيو تيئن طويٰ جي جڳهه جيڪا هئي آهي طور سينا ان کي الله تعاليٰ مقدس ڪيو ان ڪري معراج رسول الله صلي وسلم جڏهن معراج تي وڃي ٿو حضرت جبريل عليه السلام چئي ٿو هتي لهو هتي تان ٻه رڪعتون نماز پڙهو هتي لهو هتي ٻه رڪعتون پڙهو هتي لهو ٻه رڪعتون پڙهو پوء رسول الله صلي وسلم پڇن ٿا يا جبريل هي ڪٿي لٿاسون جو هي نماز پڙهيسون ڇا پوء حضرت جبرئيل عليه السلام چيو ته هي جيڪا پهرين جڳهه جتي تو نماز پڙهي ٻه رڪعتون هتي تون هجرت ڪري ايندين اهو يثرب آهي اهو تنهنجو شهر ٿيندو هي ٻئي هنڌ جتي تو نماز پڙهي اهو طور سينا آهي هتي حضرت موسيٰ عليه السلام کي نبوت ملي هي ٽين جڳهه هتي جيڪو تون نماز پڙهي اهو بيت اللحم آهي هتي حضرت عيسيٰ عليه السلام ڄائو آهي هتي هن جي شريعت اسان ڏني ان ڪري اهي جڳهيون جيڪي آهن سي اسان توکي ڏيکاريون سون ان جي نبوت اسان تو اهي سڀئي تنهنجي پويان نماز پڙهندا اهو اسرا اسرا جي اسرا ۽ معراج جو ذڪر ڪرڻ جيڪو آهي سو تمام ضروري آهي سڄي اسانجي شريعت ان تي بيٺي آهي پر جيڪڏهن اسين چون ته نه اسرا معراج جي ڳالهه نه ڪريو يا اسان کي سمجهه ۾ اچي ڪونه ٿي اسان عقلمند ماڻهو اسان پنهنجو سائنٽسٽ اسان پنهنجو پريگميٽسٽ اسان پنهنجو معتزلي ههڙا فلاڻا ٽيڙا پوء هن ڳالهه کي اسين ته مڃون ڪونه ٿا پوء مڃون نٿا پوء قرآن کي ڇا لاء ٿا مڃو قرآن ۾ ڪهڙي ڳالهه آهي جو مڃو ٿا تنهنجو منڪ حديث جا منڪر اهي ماڻهو تنهنجو پوء هاڻي مطلب مطلب ٿوري خطرناڪ ٿوري ڳالهيون جيستائين تان اسراء ۽ معراج کي نه مڃيو ان جي اهميت کي نه سمجهيو تيسين تان کي ڪهڙي خبر شريعت ڇا آهي، محمد مصطفيٰ صلّي الله عليه وسلّم جي جنت ڇا آهي، جهنم ڇا آهي، الله تعاليٰ هن کي پنهنجو ملڪوت ڏيکاريو، پنهنجي سڄي دنيا ڏيکاريائينس، جنت ڏيکاريائينس، جهنم ڏيکاريائينس، پنهنجو اهي سڀئي جيون شيون ڏيکاريائينس، اهي سڀئي انبياء عليهم السّلام ڏيکاريائينس، اهي انهن جي پويان نماز پڙهي، اهي پنهنجو قبول ڪيائون، تڏهن ته تلک الرّسل فضّلنا بعضهم ببعض جي معنيٰ ڇا آهي، هڪڙن نبين کي اسان ٻين کان افضل ڪيو آهي وڌيڪ ڪيو آهي انهيء معنيٰ ۾ پر هاڻي هو نبين ۾ ڦير فرق اسان کي ڪونه ڪو آهي آيت آهي ته اسان ان ۾ فرق ڪونه ٿا ڪريون سڀئي الله تعاليٰ جا نبي آهن سڀئي پيغمبر آهن سڀئي قابل حرمت آهن سڀني جي عزت ڪبي سڀني جي ڪبي پر ڪي وڌيڪ افضل اولي العزم ڪيائين ڪي جيڪي آهن سي عزم ڪونه هن صورت ۾ ايندو ٿو فلاڻو نبي آدم عليه السلام ۾ اسان عزم ڪونه ڏٺو اسان هو نصيب نصيب ڪيائين هو فلاڻ ڪيائين هيئن ڪيائين فلاڻ ڪيائين مطلب ته اهي ڪمزوريون ڪن نبين ۾ هيون ڪن ۾ الله تعاليٰ مطلب ته الله تعاليٰ ان کي معصوم رکي ٿو وري ان جا گناهه معاف ڪري ٿو اڳيان پويان سڀئي الله تعاليٰ اسانکي معاف ڪري پوء ان ڳالهه ۾ بهرحال هي ڳالهه ٿي نعليک انک بالواد المقدس طويٰ وانا اخترتک هتي اها ڳالهه اچي ٿي ته اسان توکي چونڊيوسون چونڊيو اسان توکي. موسيٰ عليه السلام کي الله تعاليٰ چئي ٿو، انا اخترتک، وري اڳتي ٿورو پڙهنداسون ته انا اصطفيتک، اسان توکي چونڊيو ۽ هن سورة آل عمران ۾ پڙهيوسون، ان الله اصطفيٰ آدم و نوحًا، الله تعاليٰ چونڊيو آدم کي، نوح کي، آل ابراهيم کي، آل عمران کي، الله تعاليٰ چونڊي ٿو، پوء چونڊڻ ۾ توکي مونکي ته ڪونه چونڊي، پوء اسين جو نفرت ٿا ڪريون سيد اهل بيت سان، نفرت ٿا ڪريون پنهنجو يهود سان، يهود بني اسرائيل حضرت ابراهيم عليه السلام جو اولاد آهن سورت ابراهيم ۾ اچي ٿو ته هنن جو لاڙو ڪر منهنجي اولاد ڏانهن لاڙو ڪر مان هنن جي رسپيڪٽ ڪريو باقي هاڻي محمد نبي صلي الله عليه وسلم کي نٿا مڃين اها ڳالهه خراب آهي پاڻ اهو

توهان ايمان تي هئا پر هاڻ اهو توهان جو ابالش ٿي ويو ڇو جو توهان ان تي هليو هلو ڪونه ٿا انهي ڪري ابالش ٿيو آهي هاڻي هن تي توهان کي هلڻو آهي پوء اها ڳالهه اسين مڃون ٿا پر هاڻ رهون ٿا اسين پراون ملڪن ۾ ۽ اتي آهن يهودي ۽ نصارا اسين انهن کي چئون ته اوهين ڪوڙا آهيو پر هن سان مطلب محبت سان ميٺ سان پنهنجو ميسيج قرآن جو هنن کي ٻڌائبو ته پوء ته ان کي سمجهه ۾ ايندو ۽ گهڻئي مسلمان ٿين پيا الحمدلله يورپ ۾ آمريڪا ۾ گهڻئي ماڻهو آهن جيڪي اسلام اختيار ڪن ٿا اچو قرآن کي ڏسي اسلام کي ڏسي اسلام جي اهميت کي ڏسي پر انهن کي چئبو اٿئي ڪافر آهين تون ڪافر آهين ته ان کي خراب لڳندو ڪي ڪير ڪونه ٿو سمجهي پاڻي پاڻ کي آئون ڪافر آهيان جيڪي ويچارا بتن جي پوڄا ٿا ڪرن اهي به ڪو نه چوندا اسين ڪو بتن جي پوڄا ٿا ڪريون قيامت ۾ چوندا اسان نه سائين اسان يا الله

انا اخترتک الله تعاليٰ چيو توکي اسان چونڊيو فاستمع لما يوحيٰ پوء ٻڌ جيڪو تو تي وحي ڪيو وڃي ٿو ٻڌ جيڪو تو تي اسان موڪليون سو فاستمع لما يوحيٰ پوء ٻڌ جيڪو انني انا الله بيشڪ آئون جيڪو آهيان تنهنجو الله آهيان سمجهو لا اله الا انا مون کان سواء ڪو به الله ڪونهي مون کان سواء مون کان سواء ڪو الله ڪونهي

ڪي اٿي بيهي گهريائون ٿي، ڪي ويهي گهريائون ٿي، پوء اهي چارئي اسان وٽ آهن، اليوم اڪملت لڪم دينڪم ان معنيٰ ۾ چارئي شيون هاڻ اسان وٽ آهن، پر اڳين نبين وٽ ائين نماز ڪونه هئي جيئن اسان وٽ آهي، ڪڏهن رڪوع ٿي ڪيائون، ڪڏهن سجدو ٿي ڪيائون، ڪڏهن سجدو رڪوع ٿي ڪيائون، ڪڏهن بيٺا ٿي، ڪڏهن هيئن ٿي ويٺا ٿي، جيئن به عبادت ٿي ڪيائون پر انهن تي جيڪا هئي، پر اسان تي جيڪا شريعت محمد مصطفيٰ صلعم سان مڪمل ٿي آهي ڄڻ اهو ايولوشنري پراسيس منجهان گذري آ هاڻ هي پراسيس اهو آهي ته ايئن ٿيندو بس قيام قيام آهي پوء پنهنجو رڪوع آهي پوء سجدو آهي پوء قعدو آهي اهي چار ئي شيون آهن سلام ڦربو نماز پوري ٿيندي سمجهو اهڙي نموني سان ايئن ايئن ٿيندو ۽ هاڻي قيامت تائين هي نماز جيڪا سا ايئن پڙهبي ته اهو طريقو آهي نماز پڙهڻ جو اسان وٽ ايئن آهي واقم الصلاة لذڪري، منهنجي ذڪر جي لاء مون کي ياد، صلاة ڇا لاء ڪر ته جيئن ياد رهي توکي ته آئون آهيان، ائين نه ته وساري وڃين ته ڪو الله آهي، آئون پاڻ ئي الله آهيان، سمجهو ته گهڻا ماڻهو پوء چوندا آهن آئون پاڻ ئي اختيار وارو آهيان، پنهنجو هيرو هيٽو جيڪو آهي سو الله ٿي سڏايائين پاڻ کي يا پنهنجو جيڪو فرعون جيڪو آهي پاڻ کي الله ٿي سڏايائين، نمرود جيڪو آهي پاڻ کي الله جي مون کان سواء به الله ٻيو ڪهڙو اختيار ڪيو اٿو، سو گهڻا ئي ماڻهو آهن جيڪي پاڻ کي الله ٿا سمجهن

حضرت ابراهيم عليه السلام به چيو ساعت ايندي، حضرت موسيٰ عليه السلام چيو ساعت ايندي، حضرت عيسيٰ عليه السلام چيو ايندي، حضرت محمد مصطفيٰ صلّي الله عليه وسلّم چيو ايندي، پر هاڻ اهو ايندي ۽ ويجهي آهي، اقتربت السّاعة ويجهي اچي وئي آهي ۽ هن سورت ۾ ۽ انبياء جيڪا سورت آهي يا حج سورت آهي اهي شروع ئي انهن لفظن کان ٿين ٿا ته قيام جيڪا قيامت ساعت جيڪا ويجهي اچي وئي آهي ويجهي آهي هاڻ ڪيتري ويجهي آهي اهو پاڻ ڄاڻي ويجهي اها آهي جو آئون چانهه جو ڪوپ جيڪو آهي سو يا کير جو ڪوپ جيڪو آهي چپن ڏانهن آڻيان چپن تي نه پهچي ان کان اڳ ۾ ساعت اچي وڃي ائين يا چي هڪڙي هفتي ۾ يا هڪڙي سال ۾ يا هڪڙي هزار سال ۾ هڪڙي ملين سال ۾ خبر نه آهي الله تعاليٰ کي خبر آهي چي ڪڏهن ٿيندي اهو الله تعاليٰ کي خبر آهي سمجهو پاڻ اهو پڌرو نه ڪيو اٿس اهو لکي ڇڏيو اٿس مونکي فلاڻي وقت جيڪا آهي سا هي ڪرڻي آهي اها ان وقت ٿيندي جڏهن پاڻ حساب ۾ رکي اٿس ڪنهن کي خبر ڪونهي، ڪو فرشتو ڪونهي جيڪو ٻڌائي سگهي، ها نشانيون ٻڌايون اٿس، پيغمبرن کي به نشانيون ٻڌايون اٿس، اسان جي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم کي ته نشانيون آهن، حضرت عيسيٰ عليه السلام کي نشانيون ٻڌايائين، هي نشانيون آهن، نشانيون پوء معراج جي ڳالهه منجهه به پاڻ ۾ قيامت جو ذڪر ڪندا، پوء چوندا اسان کي خبر ڪونهي، پر هي نشانيون نشانين جي خبر آهي، رسول الله صلي الله عليه وسلم چيو ته هي ائين ٿيندو ائين ٿيندو، پوء اهو جيڪو آهي سو اسان وٽ حديثن جي ڪتابن ۾ آهي، ان ڪتاب کي ڇا چئبو آهي پنهنجو ڪتاب فتن آهي يا ڇا چئبو آهي اهو اهو جيڪو آهي سو سڀني ۾ آهي بخاري جي رحمت الله عليه جي ڪتاب ۾ آهي، مسلم عليه رحمت الله عليه جي ڪتاب ۾ آهي، پنهنجو سڀني ڪتابن ۾ آهي جو ڀئي ترمذي جي ڪتاب الفتن آهي يا ڇا نالو هن جو مختلف پر ان جو قيامت جون ڳالهيون يعني ساعت جون ڳالهيون ته ان کان اڳ ۾ هيئن ٿيندو هيئن ٿيندو هيئن ٿيندو هيئن ٿيندو ڪيتريون نشانيون آهن اور رسول الله صلي الله عليه وسلم هڪڙي ڏينهن پورو صبح جو هڪڙو ڏينهن هر هر وقت ڳالهه ڪندا هوندا پر هڪڙو ڪو ڏينهن اهڙو به آيو جو صبح جي کان وٺي شام تائين مطلب رڳو نماز وچ ۾ ٿي پڙهيائون

پوء هاڻ مطلب ته ظاهر آهي هزارين سال ٿي ويندا هليا ڪهڙي سڀ ڳالهه ته ڪونه ته فلاڻو ماڻهو به ڄمندو يا فلاڻو پر پوء مطلب جيڪو ٻڌائڻو هوس ته هيئن ٿيندو سو ٻڌائي ڇڏيائين اها ڳالهه ته هيئن ساعت جيڪا آهي سا ايندي ضرور ان الساعت آتيتن اچڻي آهي ايندي اڪاد اخفيها اسان ان کي مخفي رکيو آهي ڳجهو رکيو آهي لتجزا ڪل نفس بما تسعي اي ڇا ڪري ڳجهو رکيو اٿئون ۽ اهو ڇو ساعت ايندي، ڇو قيامت ايندي، ڇو اٿبو جو اسان جيڪو آهي سو جزا ڏيون جيڪو ماڻهن ڪيو آهي هن ڌرتي تي جيڪو ڪيائون ان جو اسين جزا ۽ سزا ڏينداسون جيڪي چڱا ڪم ڪيا هوندا جن تن کي جزا ڏينداسون سٺائي جو جنت ڏينداسون جيڪي بڇڙا ڪم ڪيا هوندا انهن کي جهنم ڏينداسون اڪاد اخفيها لتجزا ڪل نفس بما تسعي جنهن جي ڪوشش ڪيائون جنهن جو سعيو ڪيائون سنڌي ۾ چئبو آهي سعيو ڪيو سعيو ڪيو ڪوشش ڪريو معنيٰ جهٽ ڪريو تڪڙ ڪريو هن ڳالهه منجهه مطلب ته سعيو ڪريو ته نماز تي سعيو جي معنيٰ آهي ان جي ڪوشش ڪرڻ ان جي لاء تياري ڪرڻ ان جي معنيٰ ڪونهي ته تڪڙو تڪڙو ڊوڙندو وڃي ان جي معنيٰ ڪونهي پر سعيو سنڌي ۾ رڄ ٿيو فلاڻو سعيو ملڻ جو سعيو دوست پيهي در آيو پنهنجي ڀٽائي سائين چيو ته دوست پيهي در آيو ٿيو ملڻ جو سعيو سعيو ڪوشش تياري جيڪا آ سا ٿي ته اهو سعيو سنڌي ۾ لفظ گهڻا ئي آهن عربي جا جيڪي سنڌي ۾ آهن پوء هڪڙا ماڻهو وري انهن کي ساڙ لڳندو آهي ته هي عربي جو ڇو آهي لفظ هي فلاڻو هي ڇو آهي هندي جو سنسڪرت جو ڇو ڪونهي پوء هاڻي هندي جا به آهن سنسڪرت جا به آهن پراڪرتن جا به آهن عربي جا به آهن فارسي جا به آهن پر توهان کي تڪليف جيڪا آهي سا پنهنجي ضمير کان ڇو ڇو ٿي آهي خبر ڪونهي ڪا جيڪا آهي سو آهي ماڻي تنهين ڀئي ٻولي پر اهي لفظ جيڪي سنسڪرت جا پنهنجي سنڌي جيڪو مسلمان جي گهرن ۾ ڄاوا آهن پر پوء اهل بيتن جي گهر ۾ ڄاوا آهن پنهنجي عباسين جي گهر ۾ ڄاوا آهن فلاڻن جي گهر ۾ ڄاوا